پات ئارىدا ئامېرىكىنىڭ خىتايغا مەبلەغ سېلىشىنى باشقۇرۇش نىزامنامىسىنى ئېلان قىلىدىكەن بۇ نىزامنامىنىڭ تەپسىلاتى تېخى نامەلۇم بولسىمۇ ئەمما ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقىرى تېخنىكا ساھەسىدە خىتايغا مەبلەغ سېلىشقا چەكلىمە قويىدىغانلىقى مۆلچەرلەنگەن تۆتىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى سىياسەتچى تورىدا ئېلان قىلىنغان ماقالىدە ئېيتىلىشىچە يىللاردىن بۇيان جو بايدىن ھۆكۈمىتى خىتايغا ئىقتىسادىي چەكلىمە قويۇشتا ئامېرىكىنىڭ يۇقىرى قاتلىمىدىكىلەر بىلەن ئىختىلاپلىشىپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ خىتاينىڭ تېخنىكا ۋە ھەربىي كۈچ جەھەتتە ھەددىدىن ئېشىشىغا پۇرسەت بەرمەسلىك جەھەتتە ئۇلار بىلەن ھەمپىكىردە ئىكەن بۇنداق بولغاندا مەزكۇر نىزامنامىنىڭ مۇشۇ ئاينىڭ ئاخىرىدا ئېلان قىلىنىش ئېھتىمالى يۇقىرى ئىكەن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ خىتايغا مەبلەغ سېلىش نىزامنامىسى ئەمەلىيەتتە ھۆكۈمەتنىڭ ئامېرىكىدىكى چوڭ شىركەتلەرنىڭ تىزگىنىنى تارتىدىغان مەمۇرىي بۇيرۇقى بولۇپ ھەرقانداق شىركەت خىتايغا مەبلەغ سالماقچى بولسا ئاۋۋال ھۆكۈمەتكە مەلۇم قىلىدىكەن شۇ ئارقىلىق يېرىم ئۆتكۈزگۈچ قاتارلىق ھالقىلىق ساھەلەردە خىتاي بىلەن سودا قىلىشى چەكلىنىدىكەن ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە بايدىن ھۆكۈمىتى گەرچە خىتاي بىلەن ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتتە ئايرىلىشنى ئويلاشمىسىمۇ خىتاي ئىقتىسادىنىڭ ھالقىلىق ساھەلىرىگە چەكلىمە قويۇشتا ئىككىلىنىپ قالمىغان شۇنىڭدەك تىك توكنى چەكلىمەكچى بولغان ئامېرىكا دۆلەت خەۋپسىزلىكى مەسلىھەتچىسى جېك ساللىۋان ئامېرىكىنىڭ گەرچە خىتايدىن پۈتۈنلەي ئايرىلمىسىمۇ يۇقىرى تېخنىكا ساھەسىدىكى رىقابەت ئۈستۈنلۈكىنى ساقلىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرۈپ بىز چوقۇم يېرىم ئۆتكۈزگۈچ قاتارلىق ئىلغار تېخنىكا ساھەسىدىكى يېتەكچى ئورنىمىزنى ساقلىشىمىز كېرەك دېگەن ھەمدە ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىكىنىڭ بۇ يىل ئونىنچى ئايدا يېڭى بەلگىلىمە چىقىرىپ خىتاينىڭ يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ساھەسىدىكى تەرەققىياتىنى چەكلەيدىغانلىقى ھەققىدىكى پەرىزىنى ئوتتۇرىغا قويغان خىتاينىڭ چەت ئەللەرگە سوزۇلغان قارا قولى داۋاملىق ھەرىكەتتە بولۇپ چەت ئەللەردە ھەر خىل شەكىللەردە ئۆزىنى كۆرسىتىۋاتقان خىتاي ساقچىلىرى ۋە بۇلارغا خىزمەت قىلىدىغان خىتايلارنىڭ داۋاملىق پاش بولۇۋاتقانلىقى مەلۇم. نيۇ يورك پوچتىسى گېزىتىنىڭ ئون سەككىزىنچى ئاپرېل كۈنى بەرگەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، يېقىندا ئامېرىكىدىكى ئىككى خىتاي جاسۇسى قولغا ئېلىنغاندىن كېيىن، ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى نيۇ يوركنىڭ مانخەتتېن رايونىدىكى مەخپىي خىتاي ساقچى پونكىتىنى تاقىۋەتكەن. ئەمما ئامېرىكىنىڭ باشقا جايلىرىدىمۇ خىتاينىڭ مۇشۇنداق قانۇنسىز تەشكىلاتلىرى بار ئىكەن. ئىسپانىيەدىكى خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتى قوغدىغۇچى ئۆتكەن يىل ئېلان قىلغان دوكلاتىدا خىتاينىڭ دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا يۈزدىن ئارتۇق مەخپىي ساقچى پونكىتلىرى بارلىقىنى ئاشكارىلىغان ئىدى مەزكۇر تەشكىلات يېڭىدىن ئېلان قىلغان دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە خىتاينىڭ مەنخەتتىندىكى خىتاي رېستورانىغا جايلىشىۋالغان بۇ ئاتالمىش ساقچى پونكىتىدىن باشقا يەنە نيۇ يوركتا ئادرېسى نامەلۇم بىر ساقچى پونكىتى لوس ئانژېلېستا بىر قاراۋۇلخانىسى بار ئىكەن خىتاي يەنە ئامېرىكىنىڭ سان فرانسىسكو ھيۇستون شەھىرىدە نېبراسكا بىلەن مىننېسوتا شتاتلىرىدا ئاتالمىش چەت ئەلدە مۇلازىمەت قىلىش پونكىتى قۇرغان ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى تۆتىنچى ئاينىڭ ئون يەتتىنچى كۈنى نيۇ يوركتا ئىككى خىتاي جاسۇسىنى تۇتقاندىن كېيىن شۇ كۈنى شەرقىي نيۇ يورك تەپتىشى برون پىس بايانات ئېلان قىلىپ بۇ ۋەقە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نيۇ يوركتا مەخپىي ساقچى پونكىتى قۇرغانلىقىنى دۆلىتىمىزنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىغا ئاشكارا تاجاۋۇز قىلغانلىقىنى ئاشكارىلاپ بەردى بۇنداق ساقچى پونكىتلىرى نيۇ يوركتىلا ئەمەس ئامېرىكىنىڭ ھەر قانداق يېرىدە مەۋجۇت بولماسلىقى كېرەك دېگەن
شىنجاڭ گېزىتى تورىنىڭ ئون توققۇزىنچى ئاپرېل كۈنى چىقارغان خەۋىرىدە بىرىنچى پەسىلدە ئۇيغۇر ئېلىدە يېڭىدىن ئىشقا ئورۇنلاشقانلارنىڭ بىر يۈز يىگىرمە مىڭدىن ئېشىپ ئۆتكەن يىلدىكىدىن يىگىرمە بەش پۈتۈن يەتمىش ئۈچ پىرسەنت ئاشقانلىقى تەشۋىق قىلىنغان

بۇ خەۋەردە تەشۋىق قىلىنغان كەڭ كۆلەملىك كەسپىي تەربىيىلەش ئەمەلىيەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى سەككىزىنچى ئايدا ئېتىراپ قىلىشقا مەجبۇر بولغان ئاتالمىش كەسپىي تەربىيىلەش مەركەزلىرىنىڭ ھېلىھەم ئۆز ۋەزىپىسىنى ئادا قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بەرگەن گەرچە ئۇيغۇر رايونىنىڭ سابىق رەئىسى شۆھرەت زاكىر ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى بۇ مەركەزلەردىكى كۇرسانتلارنىڭ ھەممىسىنىڭ كۇرسىنى تاماملاپ جەمئىيەتكە چىققانلىقىنى ئېيتقان بولسىمۇ بۇنىڭ يالغانلىقى لاگېرغا سولانغانلارنىڭ ئەمەلىيەتتە مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىۋاتقانلىقى ئاشكارىلانغان ئىدى بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ بۇ يىل ئىككىنچى ئايدا ئېچىلغان يىغىنىدا بې دې تې مۇتەخەسسىسى رودېرىك ھېننىبېل خىتاي ۋەكىللىرىدىن كەسپىي تەربىيىلەش مەركەزلىرىگە ئەۋەتىلگەنلەرگە ئائىت سانلىق مەلۇمات ۋە ئۇلارنىڭ تەپسىلىي ئەھۋالى ھەققىدە جاۋاب بېرىشنى تەلەپ قىلغاندا خىتاي ۋەكىللىرى كونا گېپىنى تەكرارلاپ ئېنىق جاۋاب بېرىشنى رەت قىلغان ئىدى ئون توققۇزىنچى ئاپرېل كۈنى ئامېرىكا ئاۋازى تورىغا چىققان بىر خەۋەرگە كۆرە تۆتىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى بېيجىڭنىڭ چاڭفېڭ دوختۇرخانىسىغا ئوت كېتىپ يىگىرمە توققۇز ئادەم ئۆلگەن بۇنىڭ ئىچىدە يىگىرمە ئالتە ئادەم دوختۇرخانىدا يېتىۋاتقان بىمارلار قالغان ئۈچى سېسترا ۋە كېسەلگە قاراۋاتقانلار ئىكەن خىتاي ھۆكۈمەت دائىرىلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە بۇ دوختۇرخانا بىناسىدا ئۆزگەرتىش يېڭىلاش قۇرۇلۇشى قىلىنىۋاتقان بولۇپ مەشغۇلات جەريانىدا چاچراپ كەتكەن ئوت ئۇچقۇنلىرى شۇ يەردىكى كۆيۈشچان سىرغا تۇتىشىپ كەتكەن بۇ ۋەقەدىن كېيىن دوختۇرخانا باشلىقى قاتارلىق ئون ئىككى ئادەم ۋەقەگە مەسئۇل جاۋابكار دەپ قولغا ئېلىنغان خىتاينىڭ ئىجتىمائىي ئالاقە تورلىرىدا بۇ ۋەقەگە ئائىت ۋىدېئولار لاۋۇلداپ كۆيۈۋاتقان بىنا ۋە دېرىزىدىن قېچىشقا ئۇرۇنۇۋاتقان ئادەملەرنىڭ كۆرۈنۈشلىرى كەڭ تارقالغان ئەمما ۋىدېئولار ناھايىتى تېزلا ئۆچۈرۈۋېتىلگەن ۋەقە ھەققىدە مۇنازىرە قىلىش چەكلەنگەن. بۇ خەۋەرنىڭ ئەڭ باشتىلا قامال قىلىنىشى توردا پىكىر بايان قىلىۋاتقان خىتاي پۇقرالىرىنى غەزەپلەندۈرگەن. ھەتتا خىتاي كومپارتىيىسى ئۈچۈن گەپ قىلىدىغان داڭلىق ئوبزورچى خۇ شىجىنمۇ بۇنىڭغا چىداپ تۇرالماي، بۇ ۋەقە ھەققىدىكى سۈرەت ياكى ۋىدېئولارنى ئىزدەپ تاپقىلى بولمىدى، مەنچە بۇنداق بولماسلىقى كېرەك ئىدى، دېگەن. ئارقىدىن ئۇنىڭ بۇ ئىنكاسىمۇ ئۆچۈرۈلگەن.

تولۇق مەزمۇنلىرىدا بولسۇن.
سانائەتلەشكەن يەتتە دۆلەت گۇرۇھى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىرىنىڭ ياپونىيىدە ئۆتكۈزۈلگەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق يىغىنى ئاياغلاشقاندىن كېيىن ئېلان قىلىنغان قوشما باياناتتا خىتايغا تاقابىل تۇرۇش ھەققىدىكى بىر قاتار مەزمۇنلار ئورۇن ئېلىشى بىلەن بىرگە ئۇيغۇر دىيارىدىكى سىياسىي ۋەزىيەتكىمۇ ئورۇن بېرىلدى. گەرچە بۇنىڭ ۋەزنى بەك كۆپ بولمىسىمۇ، ئەمما يەتتە دۆلەتنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە ئورتاق قاراشقا ئىگە ئىكەنلىكى يەنە بىر قېتىم جانلىق نامايان قىلىندى. مۇتەخەسسىسلەر بولسا، بۇنى دۇنيانىڭ ھازىرقى ۋەزىيىتىدىن ئەپ ئېيتقاندا يەنىلا بىر تۈرلۈك ئىجابىي ھادىسە دەپ قاراشقا بولىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
دۇنيا ۋەزىيىتىدە كۆپ قىرلىق جىددىي ئۆزگىرىشلەر كۆرۈلۈۋاتقاندا، يەتتە دۆلەت گۇرۇھىنىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىرى ئون ئالتىنچى ئاپرېلدىن ئون سەككىزىنچى ئاپرېلغىچە ياپونىيەدە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق يىغىننى چاقىردى. يىغىندا مەزكۇر گۇرۇھقا ئەزا بولغان ھەر قايسى دۆلەتلەر ئۆزلىرى ئۈچۈن ئورتاق خەۋپسىزلىك مەسىلىسىگە ئايلىنىۋاتقان تېمىلار بويىچە كەڭ كۇشادە پىكىر ئالماشتۇردى ھەمدە بەزى مەسىلىلەردە پىكىر بىرلىكى ھاسىل قىلدى. بولۇپمۇ خىتاي ۋە روسىيە تۈپەيلىدىن خەلقئارا ۋەزىيەتتە كۆرۈلۈۋاتقان بەزى جىددىي مەسىلىلەر يىغىن جەريانىدا نۇقتىلىق مۇھاكىمە قىلىندى. بۇ قېتىمقى يىغىن ئاياغلاشقاندىن كېيىن ھەر قايسى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ ئەڭ زور دىققىتىنى قوزغىغان بىر نۇقتا ئۇلار بىرلىكتە ئىمزا قويۇپ ئېلان قىلغان بايانات بولدى. نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئون توققۇزىنچى ئاپرېلدىكى ئوبزور ماقالىسىدا كۆرسىتىلىشىچە، بۇ قېتىم ئېلان قىلىنغان بايانات تولىمۇ كۈچلۈك رەۋىشتە خىتاي ۋە روسىيەگە قارشى بىر مۇستەھكەم بولغان يېڭى بىرلىكنىڭ ھاسىل بولغانلىقىنى نامايان قىلغان. قوشما باياناتتا ئېنىق قىلىپ، بىز دۇنياۋى ئۆزگىرىشلەرگە قارىتا كوللېكتىپ ھەرىكەتتە بولۇش، ئوچۇق ۋە ئەركىن بولغان خەلقئارا تەرتىپنى ھىمايە قىلىش، شۇنىڭدەك BDT ئەھدىنامىسىگە ھۆرمەت قىلىش توغرىسىدىكى مەجبۇرىيەتلەرنى تولۇق ئىجرا قىلىدىغانلىقىمىزنى يەنە بىر قېتىم جاكارلايمىز. ئورتاق ھالدا كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئادالەتنى بەرپا قىلىش ساھەسىدە داۋاملىق يېتەكچىلىك رول ئوينايمىز، دېيىلدى. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا تاجاۋۇز قىلىشى، خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق ساھەسىدىكى دەپسەندىچىلىك قىلمىشلىرى كەسكىن تەنقىدلەندى. شۇ قاتاردا بۇ مەسىلە ئايرىم ئورۇن ئېلىپ، بىز خىتاينىڭ مەلۇم بولۇۋاتقان كىشىلىك ھەقلەرنى ئاياق ئاستى قىلىش قىلمىشىدىن ئەندىشە قىلىۋاتىمىز. جۈملىدىن شىنجاڭ ۋە تىبەتتىكى ۋەزىيەت شۇنداق بولۇۋاتىدۇ. بىز خىتاي ھۆكۈمىتىنى خەلقئاراغا بەرگەن قانۇنىي ۋەدىسىنى ئەمەلدە كۆرسىتىشكە چاقىرىمىز دېگەن قۇرلار شەكلىدە ئورۇن ئالدى. بۇ قېتىمقى يىغىن جەريانىدا ياپونىيە تاشقى ئىشلار ۋەزىرى يوشىماسا ھاياشى مۇخبىرلارغا سۆز قىلىپ، بىز روسىيەگە قارشى ئېمبارگو چارىلىرىنى ئىجرا قىلىش، شۇنىڭدەك رۇسىيەنى ئۈچىنچى بىر مەملىكەت ئارقىلىق ھەربىي قورال بىلەن تەمىنلەشكە چەك قويۇش مەسىلىسىدە زىچ ھەمكارلىشىشقا كېلىشتۇق. يىغىن جەريانىدا خىتاينىڭ جەنۇبىي خىتاي دېڭىزى تەۋەسىدىكى زومىگەرلىكى تەنقىدلىنىپ، خىتاينىڭ جەنۇبىي دېڭىزدا زومىگەرلىك قىلىشىنىڭ ھېچقانداق قانۇنىي ئاساسى مەۋجۇت ئەمەس دەپ كۆرسىتىلدى. بۇ ھەقتىكى مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا خىتاي ھەققىدە قانداق مۇزاكىرىلەرنىڭ بولغانلىقى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن ئەپەندىنىڭ بايانلىرىدىن مەلۇم بولدى ئۇ بۇ ھەقتە مۇخبىرلارغا ھازىر كۆپلىگەن دۆلەتلەرنىڭ خىتاي بىلەن سىياسىي ئىقتىساد ۋە ھەربىي ساھەلەر بويىچە ئوخشىمىغان مۇناسىۋەت تورى قۇرۇۋاتقانلىقىنى شۇ قاتاردا، يەتتە دۆلەت گۇرۇھىغا ئەزا بىر قىسىم دۆلەتلەرنىڭ رەھبەرلىرى يېقىنقى مەزگىللەردە بېيجىڭغا زىيارەتكە بارغانلىقىنى تىلغا ئېلىپ، خىتاينىڭ تەڭسىز سودا پائالىيەتلىرى پۈتۈن دۇنيا مەنپەئەت ئېلىۋاتقان خەلقئارا تەرتىپنى بۇزۇشقا يوچۇق ئېچىۋاتىدۇ. بىز بىرلىكتە خىتايغا شۇنى جاكارلايمىزكى، تەيۋەننىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالىنى ئۆزگەرتىش يولىدىكى ھەر قانداق ئۇرۇنۇشقا بىز بىرلىكتە قارشى تۇرىمىز، دېدى. ياپونىيە ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئون توققۇزىنچى ئاپرېلدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ياپونىيە تاشقى ئىشلار ۋەزىرى يوشىما بۇ ھەقتە قىلغان سۆزىدە، يەتتە دۆلەت باشلىقلىرى ئوتتۇرىسىدىكى بارلىق ئاساسلىق پىكىر ئىختىلاپلىرىغا خاتىمە بېرىلدى. يىغىنغا قاتناشقان مىنىستىرلار ئوتتۇرىسىدىكى ھەمكارلىق ۋە بىرلىك بۇنىڭدىن ئىلگىرى زادىلا كۆرۈلۈپ باقمىغان بىر سەۋىيىدە ئوتتۇرىغا چىقتى، دېگەن. ئوبزوردا بۇنىڭدىكى تۈپ سەۋەب قاتارىدا خىتاينىڭ تەيۋەنگە ھۇجۇم قىلىشى يېقىن كەلگۈسىدە خۇددى روسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلىشىدەك بىر ھادىسە بولۇپ قېلىشتىن ئەندىشە قىلىش خاھىشى ئىكەنلىكى تەكىتلەنگەن. شۇنىڭدەك، خىتاينىڭ نۆۋەتتىكى ئىقتىسادىي ۋە ھەربىي تەھدىتلىرىنىڭ بۇ خىل پىكىر بىرلىكىنى ئەڭ تېز سۈرئەتتە ئەمەلگە ئاشۇرغان مۇھىم ئامىل ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتكەن. بۇ قېتىمقى قوشما بايانات ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن خىتاي ھۆكۈمىتى بۇنىڭغا دەرھاللا ئىنكاس قايتۇردى. يەر شارى ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئون توققۇزىنچى ئاپرېلدىكى ئوبزورىدا ئېيتىلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ باياناتنى تولىمۇ كۆرەڭلىك، يان بېسىش ۋە دۆلىتىمىزگە قارشى زەھەرلىك سۆز- ئىبارىلەرگە ئورۇن بېرىش بىلەن خاراكتېرلىنىدۇ دەپ كۆرسەتكەن. شۇنىڭدەك بىر قىسىم جايلاردا تېزدىن ياپونىيەگە قارشى نامايىشلارنىڭ بارلىققا كەلگەنلىكىنى بۇنىڭغا ئىسپات قىلغان. ئوبزورنىڭ ئاخىرىدا بولسا، بۇ ھال ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى سىياسىي جۇغراپىيەلىك يېڭى بىر قورالنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى دەپ خۇلاسە چىقىرىلغان. بۇ قېتىمقى قوشما باياناتنىڭ ئېلان قىلىنىشى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارغا ئازدۇر كۆپتۇر بولسىمۇ ئۈمىدنىڭ شولىسىنى نامايان قىلدى. بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان ئۇيغۇر ھەقلىرىنى قوغداش قۇرۇلۇشىنىڭ دىرېكتورى مەمەت توختى ئەپەندى بۇ باياناتتىكى ئىبارىلەرنىڭ ئۆزلىرى كۈتكەندەك كۈچلۈك شەكىلدە ئوتتۇرىغا قويۇلمىغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ. ئۇنىڭ قارىشىچە يەنە بىر ياقتىن، يەتتە دۆلەت گۇرۇھى نامىدىن تارقىتىلغان مۇشۇنداق بىر باياناتتا ئۇيغۇرلار ھەققىدە سۆز بولۇشنىڭ ئۆزى بىر تۈرلۈك ئىجابىي ھادىسە. بۇ بايانات ئاساسەن خىتايغا مۇناسىۋەتلىك خېلى كۆپ سالماقنى ئىگىلىگەن بايانات. يەنى بۇنىڭدا بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدىكى ھازىر ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك قىرغىنچىلىق مەسىلىلىرى ناھايىتى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى دېگەن مۇشۇ سالماق بىلەن تىلغا ئېلىنغان. ھەممىسى مۇشۇ خىتايغا قارىتا بىر يېڭىدىن بىر ستراتېگىيەنىڭ شەكىللەنگەنلىكىنى ۋە خىتاينىڭ مۇشۇ خەلقئارادىكى تەسىرىنى ئازايتىش ئۈچۈن بۇ جى يەتتە دۆلەتلىرىنىڭ ئورتاق ستراتېگىيە تۈزگەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. ئورتاق ستراتېگىيە نەچچە ۋاقىتتىن بېرى ئامېرىكا ۋە بىر قىسىم غەرب دۆلەتلىرى تەرىپىدىن دېيىلىپ كەلگەن مۇشۇ خىتاينىڭ بىر يول، بىر بەلباغ دەپ ئاتالغان، مۇشۇ ئاجىز ۋە كىچىك دۆلەتلەرگە مەبلەغ سېلىش باھانىسى بىلەن بۇلارنىڭ خىتاينىڭ ئېلىپ بارغان پائالىيەتلىرى بار ئىدى ئۆزىنىڭ كېڭەيچىلىكىنى كېڭەيمىچىلىكىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ۋە ئاجىز دۆلەتلەردىكى تەبىئىي بايلىقلارنى قولغا چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ جى يەتتىنىڭ بۇ باياناتىغا قارىساق شۇنى كۆرەلەيمىز ئەمدى يەنە ئورتاق بىر نەرسە بار بۇ يەردە، مۇشۇ خەلقئارا نورمىلار، خەلقئارا ئۆلچەملەر ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئۆلچەملىرى، قانۇن ئارقىلىق دۆلەت باشقۇرۇش، مۇشۇ قاتارلىق جەھەتلەردىمۇ خىتايغا ئېنىقلام بۇ يەردە بىر سىگنال بار. لېكىن ئەڭ مۇھىم نەرسە ئەمدى خىتاينىڭ تەسىر دائىرىسىنى خەلقئارادا ئازايتىش ئېنىقلام غايە قىلىپ بېكىتىلگەن. لېكىن ئەمدى بىزنىڭ كۆپرەك دىققەت قىلغىنىمىز ئۇيغۇر مەسىلىسى، ئۇيغۇر مەسىلىسى قانداق دەرىجىدە تىلغا ئېلىندى دەپ. بۇنىڭدا مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىلىرى يوق، ئۇيغۇر قىرغىنچىلىق مەسىلىلىرى يوق، پەقەت مۇشۇ يېقىندىن بۇيان دوكلات قىلىنىپ كەلگەن ئۇيغۇرلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇق بۇزغۇنچىلىقى، دەپسەندىچىلىكى مەسىلىسى شۇ تەرىقىدە تىلغا ئېلىنغان. شۇڭلاشقا مۇنداق قارىغاندا بىزنىڭ نۇقتىمىزدىن بىراز ئۈمىدسىزلىكتەك تۇغان بىلەن ئومۇمىي چوڭ جەھەتتىن ئەمدى خىتاينى قورشاش، خىتاينىڭ يولىنى توساش، خىتاينىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنى ئاجىزلاشتۇرۇش قاتارلىق خىتاينىڭ مۇشۇ ئىستراتېگىيەلىك دۇنياغا ئىگە بولۇش، زوراۋانلىق قىلىش، دۇنياغا خوجايىن بولۇشتەك مۇشۇ خىتاينىڭ غايىسىنى توساش ئۈچۈن ناھايىتى بىر كونكرېت تەدبىرلەر بولغان بىر بايانات دەپ قارىيالايمىز.
ئالاقىدار ماتېرىياللاردا كۆرسىتىلىشىچە، يەتتە دۆلەت گۇرۇھى بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش بەشىنچى يىلى قۇرۇلغان خەلقئارالىق ھۆكۈمەتلەر بىرلىكى بولۇپ، ئۇنىڭغا ئامېرىكا، كانادا، ئەنگلىيە، فىرانسىيە، گېرمانىيە، ئىتالىيە ۋە ياپونىيە قاتارلىق يەتتە دۆلەت مۇقىم ئەزا ھېسابلىنىدۇ. ياۋروپا ئىتتىپاقى بولسا ساناقتا ئاتالماس ئەزا سۈپىتىدە بۇ گۇرۇھقا قوشۇلغان.

خىتاينىڭ شىنجاڭ گېزىتى تارقاتقان شىنجاڭ ئۇسسۇلى نېمە ئۈچۈن بۇنچە ئالقىشقا ئېرىشتى دېگەن تەشۋىقاتىدىن ئاشكارىلىنىشىچە، دائىرىلەر ئاتالمىش دوستلۇق پائالىيەتلىرى تەشكىللەپ، خىتاي ھەۋەسكارلارغا بىرلىكتە شىنجاڭ ئۇسسۇلى ئويناش مەيدانى ھازىرلاپ بەرمەكتە ئىكەن. ئۇيغۇر سەنئەتكارلار ۋە ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى تەتقىق قىلغۇچىلار بولسا، بۇنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنىڭ يۇقىرى پەللىگە چىققانلىقىنىڭ ئىپادىسى دەپ قارايدۇ. تۆۋەندە بۇ ھەقتە مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە تەييارلىغان پروگرامما دىققىتىڭلاردا بولسۇن. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مەتبۇئات، تەشۋىقات ۋاسىتىلىرىدە خىتاينىڭ ئوخشىمىغان شەھەرلىرىدىكى باغچىلاردا، دېڭىز ساھىلىدىكى ساياھەت رايونلىرىدا ئۇيغۇرلارنىڭ ئەنئەنىۋى مىللىي كىيىملىرىنى كىيىۋالغان خىتايلارنىڭ ئۇيغۇر ئۇسسۇلىنى مەيدان ئۇسسۇلى قىلىپ دوراپ ئويناۋاتقانلىقىدەك ھالەتنىڭ بارغانچە ئەۋج ئېلىۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا. خىتاي ھۆكۈمەت مەتبۇئاتلىرى بۇلارنى شىنجاڭ ئۇسسۇلىنىڭ ئومۇميۈزلۈك قارشى ئېلىشقا ئېرىشكەنلىكى، ھەۋەس قىلىشقا ئېرىشكەنلىكى دەپ تەسۋىرلىمەكتە. بۇ ھەقتە شىنجاڭ گېزىتى ۋە تەڭرىتاغ تورىدا شىنجاڭ ئۇسسۇلى نېمە ئۈچۈن بۇنچە ئالقىشقا ئېرىشتى دېگەن تېمىدا ئون يەتتىنچى ئاپرېل ئېلان قىلىنغان بىر تەشۋىقات ماقالىسىدە ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇسسۇللىرى شىنجاڭ ئۇسسۇلى دېگەن نام ئاستىدا تەكرارلىنىدۇ. ئۇنىڭدا شىنجاڭ ئۇسسۇلىنى ئومۇملاشتۇرۇش ئۈچۈن ئاپتونوم رايونلۇق مەدەنىيەت سارىيى بىر نەچچە يىل ئىلگىرىلا توردا شىنجاڭ ئۇسسۇلىنى ئومۇملاشتۇرۇش ئوقۇتۇشىنى قانات يايدۇرغانىدى دېيىلگەن. ئۇنىڭدا ئېيتىلىشىچە، شىنجاڭ ئۇسسۇلى، بىرلىكتە شىنجاڭ ئۇسسۇلى ئويناش ئەندىزىسى بويىچە يالغۇز ئۈرۈمچى شەھەرلىك خەلق باغچىسىلا ئەمەس، بەلكى لەنجۇ، شىئەن، شېنياڭ، سەنيا دېگەندەك جايلاردىكى باغچە ۋە مەيدانلاردا خىتايلار تەرىپىدىن ئوپچە ئوينايدىغان ئاممىۋى ئۇسسۇلغا ئايلىنىپ، بارغانچە ئومۇملاشماقتا ئىكەن.

خىتاينىڭ شىنجاڭ گېزىتىدىكى بۇ ماقالىدە شىنجاڭ ئۇسسۇلىنىڭ ئالقىشقا ئېرىشىشىنىڭ سەۋەبى يەكۈنلىنىپ، شىنجاڭ ئۇسسۇلى جۇڭگو ئومۇمىي خەلق بەدەن چېنىقتۇرۇش پائالىيىتىنىڭ مۇھىم بىر تەركىبىي قىسمى بولۇپلا قالماي، يەنە كىشىلەرنىڭ شىنجاڭنى چۈشىنىشىدىكى بىر كۆزنەككە ئايلاندى. سەھنىدىكى شىنجاڭ ئۇسسۇلىغا مىللەتلەر خەلق ئۇسسۇلى، كۈسەن مۇزىكىلىق ئۇسسۇلى، كىلاسسىك ئۇسسۇل، ھازىرقى زامان ئۇسسۇلى قاتارلىق ئۇسسۇل تىلى يۇغۇرۇلغان بولۇپ، ھەر بىرى شىنجاڭ ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەشتىكى ئاجايىپ نادىر ئەسەرلەرگە ئايلاندى دېيىلگەن. ئۇنداقتا خىتاي ھۆكۈمىتى نام قويۇۋالغان بۇ شىنجاڭ ئۇسسۇلى كىمنىڭ ئۇسسۇلى؟ بۇ ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇر مىللىي ئۇسسۇلى بولۇپ، ئۇ ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ كۆپ ئەسىرلىك مىللىي سەنئەت ئەنئەنىسى ئىدى. لېكىن خىتاي دائىرىلىرى ھازىرغىچە مەزكۇر ئۇسسۇلنى ئۇيغۇر ئۇسسۇلى دەپ ئاتىماستىن بەلكى شىنجاڭ ئۇسسۇلى دەپ ئاتاپ تەرغىب قىلماقتا. ئۇيغۇر مۇزىكا سەنئىتى تەتقىقاتچىلىرىدىن لوندون ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى رېيچال ھاررىس خانىمنىڭ ئۇيغۇر ئۇسسۇلىنىڭ خىتايلار تەرىپىدىن ئالقىشقا ئېرىشىش سەۋەبى ھەققىدىكى قارىشى شىنجاڭ گېزىتى ماقالىسى چىقارغان يەكۈندىن پەرقلىقتۇر. ئۇ قاراشلىرىنى مۇنداق ئوتتۇرىغا قويدى.

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ پىلانلىق تەشۋىقات ۋە تەدبىرلىرى زور رول ئوينىماقتا. بۇنى ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر ئۇسسۇلى ياكى قازاق ئۇسسۇلى بويىچە ئەمەس، بەلكى شىنجاڭ ئۇسسۇلى دەپ تۇرۇپ كېڭەيتىۋاتقانلىقىدىنمۇ كۆرەلەيمىز. يەنە شۇنىڭدەك خىتاي مەتبۇئاتلىرىدا ئۇيغۇر ئۇسسۇل سەنئىتىنى تاڭ دەۋرىدىكى خىتاي مەدەنىيىتى بىلەن باغلاپ چۈشەندۈرۈپ تەشۋىق قىلىۋاتقانلىقىمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مەقسىتىنى ئاشكارىلايدىغان يەنە بىر تەرەپ، بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىنى ئەزەلدىن خىتاينىڭ بىر قىسمى قىلىپ باغلاپ كۆرسىتىشتەك تېخىمۇ چوڭ پىلانىنىڭ بىر قىسمى.
بىز چەت ئەللەردە تارقىتىلىدىغان يۇتۇب قاتارلىق ۋىدېئو قاناللىرىدىن ئۇيغۇر ئۇسسۇلىنى ئۆگىنىش دېگەندەك خىتايچە خەتنى كىرگۈزۈپ تەكشۈرۈپ كۆرگىنىمىزدە ھەقىقەتەن خىتايلارنىڭ ئۇيغۇر ئۇسسۇلىنى شىنجاڭ ئۇسسۇلى دەپ ئۆگىتىۋاتقان ئونلىغان ۋىدېئولۇق ئۇيغۇر ئۇسسۇلى دەرسلىكلىرى ئېچىلدى. ئۇلاردا ئۆگەتكۈچىلەرمۇ ۋە ئۆگەنگۈچىلەرمۇ ئوخشاشلا خىتايلار ئىدى. بۇلاردا مەزكۇر ئۇسسۇللارنىڭ ئۇيغۇر مىللىي ئۇسسۇلى ئىكەنلىكى ھەم ئۇيغۇر كىملىكى ۋە مەدەنىيىتى ھەققىدە چۈشەنچە بېرىلمىگەن، پەقەت شىنجاڭ ئۇسسۇلى دېگەن نام ئاستىدا چۈشەندۈرۈلگەن. ئۇنداقتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئومۇميۈزلۈك ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقى، ئۇيغۇر مەدەنىيىتى، سەنئىتى، مائارىپى ۋە تىلىمۇ ئوخشاشلا مەدەنىيەت ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا ئۇچراۋاتقانلىقى خەلقئارا جەمئىيەت تەرىپىدىن تەنقىدكە ئۇچراۋاتقان مۇشۇنداق بىر پەيتتە قانداق بولۇپ خىتايلار ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇسسۇلىنى شىنجاڭ ئۇسسۇلى دەپ ھەۋەس بىلەن ئۆگىنىدىغان بوپ قالدى؟ خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئۇسسۇلىنىڭ ئەسلى ساپلىقى، گۈزەللىكى ۋە مىللىي سەنئەت كىملىكىنى بۇزۇپ، شىنجاڭ ئۇسسۇلى دېگەن نامدا تەرغىب قىلىشى نەتىجىسىدە پەيدا بولۇۋاتقان ھەر خىل شەكىلدىكى ئۇيغۇر ئۇسسۇللىرىنىڭ ھەر تۈرلۈك ئىپادىلىرىنىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا تارقىلىشى ئۇيغۇر سەنئەتكارلىرىنىڭمۇ ئىنكاسىنى قوزغىماقتا. بۇ ھەقتە ئاۋسترالىيەدىكى سەنئەتكار ئۇيغۇر مۇقام ۋارىسى شۆھرەت تۇرسۇن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيەت سەنئىتىنى جۇڭخۇا مەدەنىيىتى ئورتاق ئېڭى شوئارى ئاستىدا ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىشقا ئۇرۇنۇشىنىڭ بۇرۇندىن تارتىپلا مەۋجۇت ئىكەنلىكى پەقەت بۈگۈنكى كۈندە ئۇنىڭ تېخىمۇ يالىڭاچ تۈسكە كىرگەنلىكىنى بىلدۈردى.
خىتاي ھۆكۈمىتى ۋەتىنىمىزگە كىرگەندىن كېيىن بىز ئۇيغۇرلارغا ۋە مەدەنىيىتىمىزگە قول سېلىشقا باشلىدى. ئۇيغۇر مائارىپچىلىرىمىزنى، ئالىم ۋە يازغۇچى، سەنئەتكارلار، ئۇستازلارنى يوقىتىشقا باشلىدى. بىزنىڭ ئېسىل مەدەنىيەتلىرىمىزنى تارتىپ ئېلىپ، ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىش. شۇ ۋاقىتتىن تارتىپ باشلىۋەتكەن ئىدى. تا ھازىرغىچە توختىتىپ قالغىنى يوق. ۋە بۇ قىلمىشلار ۋە دۇنياغا ئاپەت ئېلىپ كېلىدىغان زوراۋانلىقتىن ئىبارەتتۇر دەپ ئويلايمەن. ئۇيغۇرلارنى كەمسىتىش ۋە قالاق مىللەت دەپ ھاقارەت قىلىشى. ئەجەبا ئۇلار مەدەنىيەتلىك بولسا نېمە ئۈچۈن بىزنىڭ سەنئىتىمىزنى ئۇلار ئۆزىنىڭكى قىلىۋالىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن بىز. بۇ ئەكسىچە قالاق دېسە خىتاي ھاكىمىيىتىنى نېمە دېسە بولىدۇ؟ تارىختىن تارتىپ بىزنىڭكى مەدەنىيەتلىرىمىزنى ئوغرىلاپ كېلىۋاتقان، بىزنىڭ سەنئەتلىرىمىزنى ئوغرىلاپ كېلىۋاتقان. سەنئەت ئوغرىلىرىمۇ ئاز ئەمەس. پروفېسسور رەيچال خارىس خانىم خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خىتايلارغا ئۇيغۇر ئۇسسۇلى ئۆگىنىش دولقۇنى قوزغاش ئارقىلىق يەتمەكچى بولغان غەرىزىنى مۇنداق چۈشەندۈردى. Chinese people dancing Xinjiang dances will feel a very strong sense of outrage. خىتايلارنىڭ ناھايتى خۇشال ھالدا ئۇيغۇر ئۇسسۇلى ئويناۋاتقانلىقى مېنى غەزەپلەندۈرىدۇ. چۈنكى بۇ خىل مەدەنىيەت ئوغرىلىقى خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى، ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرى ئۇيغۇر ۋە قازاق قاتارلىق مىللەتلەرگە تەھدىت ئېلىپ كېلىۋاتقان، ئىرقىي قىرغىنچىلىق داۋام قىلىۋاتقان بىر ۋاقىتتا يۈز بەرمەكتە. ئەگەر ھازىر ئۇيغۇرلار ئۆزلىرى خالىغان يىغىلىشلاردا ئۇسسۇل ئوينىيالىغان بولسا، بىز بۇنچە غەزەپلەنمىگەن بولاتتۇق. بىز بۇنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا بۈگۈن مۇمكىن ئەمەسلىكىنى بىلىمىز. ئۇيغۇرلارنىڭ ئوپچە پائالىيەتلىرىنىڭ چەكلەنگەنلىكىنى، ئۇيغۇر مەدەنىيەت سەنئىتىنى ساقلاپ كېلىۋاتقان نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ تۇتقۇن قىلىنىپ، تۈرمە لاگېرلارغا تېررورچى ياكى بۆلگۈنچى دېگەندەك بۆھتانلار بىلەن ئۇزۇن يىللىق قاماقلارغا سولانغانلىقىنى بىلىمىز. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مۇشۇنداق ئېغىر باستۇرۇشى داۋام قىلىۋاتقان بىر پەيتتە كۆتۈرۈلگەن ئۇيغۇر ئۇسسۇلىنى ئۆگىنىش قىزغىنلىقى پەقەت خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ رايوندىكى جىنايەتلىرىنى يېپىپ كۆرسىتىشنى مەقسەت قىلغان.
يېقىندىن بۇيان خىتاينىڭ جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى كۈچەيتىش نامى ئاستىدا ئۇيغۇرلارغا تەۋە مىللىي مەدەنىيەتنىمۇ خىتاينىڭ قىلىپ كۆرسىتىشكە ئۇرۇنۇشلىرىغا، جۈملىدىن ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇسسۇلىغا بىردىنلا ھەۋەس قىلغۇچى خىتايلارنىڭ كۆپەيگەنلىكىدەك ھادىسىلەرگە دىققەت قىلىۋاتقان فىرانسىيەدىكى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى تەتقىقاتچىسى لېيو مايلىت ئۆزىنىڭ قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى.

ئۇلار تەنھەرىكەت قىلىدىغان مەيدانلاردا ئۇيغۇرلارنىڭ ئەتلەس كۆڭلەك كىيىملىرىنى، دوپپىلىرىنى كىيىشىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ مۇزىكىسىغا ئۇسسۇل ئويناۋاتقانلىرىنى تولا ئۇچراتقانىدىم. مەن ئۇلاردىن، بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ كىيىملىرى ۋە مۇزىكىلىرىغۇ، سىلەر ئۇيغۇر رايونىغا بېرىپ باققانمۇ؟ دەپ سورىغىنىمدا بولسا، ئۇلارنىڭ ھېچبىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىغا بېرىپمۇ باقمىغانلىقىنى ئاڭلاپ ھەيران قالغانىدىم. ئەمەلىيەتتە بۇ ئۇيغۇرلار ۋە ئۇلارنىڭ مەدەنىيەت سەنئىتىگە ھاقارەت قىلغانلىق، بېسىۋېلىنغان مىللەتلەرنى بىر تەرەپتىن كەمسىتىپ، يەنە بىر تەرەپتىن ئۇنىڭغا تەۋە نەرسىلەرنى تارتىۋېلىش، ئوغرىلاش مۇستەملىكىچىلەرگە خاس ئورتاق قىلمىشتۇر. مىسال ئالساق، خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇرلارغا تەۋە بولغان مەدەنىيەت سەنئەتنى تارتىۋېلىپ، ئۇنىڭ ئۇيغۇرلارغا تەۋەلىكىنى قەستەنلىك بىلەن ئىنكار قىلىپ، شىنجاڭ ئۇسسۇلى، شىنجاڭ مۇزىكىسى، شىنجاڭ نېنى دېگەن ئىسىملارغا ئۆزگەرتىپ، ئۆزىنىڭ قىلىۋالماقتا. مېنىڭ نەزىرىمدە بۇ، مۇستەملىكىچىلەرنىڭ بېسىۋېلىنغان مىللەتلەر ئۈستىدىكى مەدەنىيەت ئوغرىلىقىدۇر.
ئۇيغۇرلار كەڭ كۆلەملىك ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە، ئۇيغۇرلارنىڭ ناخشا مۇزىكىلىرىلا ئەمەس، يەنە ئۇيغۇر دوپپا، ئەتلەس ۋە كىيىم-كېچەكلىرى، يەنە باشقا تۈرلۈك مەدەنىيەت سەنئەت، ئەنئەنىۋى ھۈنەر كەسىپ بۇيۇملىرىمۇ خىتاينىڭ ئىجادىيەتلىرى سۈپىتىدە دۇنيا سەھنىلىرىدە شىنجاڭ سەنئىتى، شىنجاڭ مۇزىكىسى، شىنجاڭ سەنئەت بۇيۇمى دېگەندەك ناملاردا تونۇشتۇرۇلۇشقا باشلىدى. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان خىتاي ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى رەسمىي يولغا قويغان بىر ۋاقىتتا يەنە، شىنجاڭنى مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش قۇرۇلۇشى، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭى تۇرغۇزۇش دېگەندەك ناملار بىلەن ئۇيغۇر قاتارلىق يەرلىك مۇسۇلمان خەلقلەرنىڭ مەدەنىيىتىنى خىتايلاشتۇرۇش تەدبىرلىرىنى ھېلىھەم كۈچەيتىۋاتقانلىقى كۆزەتكۈچىلەر تەرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلماقتا. پىروفېسسور رېيچېل خاررىس ئۇيغۇر دىيارىدا خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھېلىھەم داۋام قىلىۋاتقان مۇشۇنداق بىر ۋەزىيەتتىمۇ خىتايلارنىڭ يەنە پەرۋاسىز ھالدا ئۇيغۇر ئۇسسۇلىنى، شىنجاڭ ئۇسسۇلى دەپ ئويناشلىرىنىڭ كىشىنى ھەقىقەتەنمۇ تەئەججەپلەندۈرىدىغان ھادىسە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. People dancing in so many different contexts. مەن ئىلگىرىكى يىللاردا ئۇيغۇر دىيارىدا ياشىغان ۋاقىتلىرىمدا، ئۇيغۇرلارنىڭ ھەقىقىي تەبىئىي گۈزەل ۋە قىزغىن ئۇسسۇللارنى تويلاردا، مەشرەپلەردە، يىغىلىشلاردا، ئوخشىمىغان مەيدانلاردا ئوينىغانلىقىنى كۆرگەن. مەن سەھنىلەردە كەسپىي ئۇيغۇر ئۇسسۇلچىلار ئوينىغان نادىر ئۇسسۇللارنىمۇ ياخشى كۆرىمەن. ئەلۋەتتە. بۈگۈنكى كۈندە ئۇيغۇرلار ئۇسسۇل ئوينايدىغان بۇنداق ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت سورۇنلىرىنىڭ ھەممىسى چەكلەنگەن. ئۇيغۇرلار ئۆزلىرىنىڭ ئۇسسۇلىنى ئويناشتىمۇ چەكلەنگەن مۇشۇنداق ۋاقىتتا مەن خىتاي پۇقرالىرىنىڭ ئۇيغۇرلار ۋە ئۇلارنىڭ مەدەنىيىتى ئۇچراۋاتقان باستۇرۇش، يوقىتىشلارغا پىسەنت قىلماستىن، ئۇلارنىڭ مەدەنىيىتىنى ئوغرىلاپ، شىنجاڭ ئۇسسۇلى دەپ ئوينايدىغانلىقىنى پەقەتلا چۈشىنىپ يېتەلمەيمەن.

خىتايلارنىڭ ئۇيغۇر ئۇسسۇلىنى ھەتتا خىتاي ئۆلكىلىرىدە ئاممىۋى تەنھەرىكەت ئۇسسۇلى سۈپىتىدە ئوپچە ئوينايدىغان ھالەت بارغانچە ئومۇملاشقان بولسا، يېقىنقى مەزگىللەردە ئۇيغۇرچە كىيىنىۋالغان خىتايلارنىڭ سەھنىلەردە، ئويۇن مەيدانلىرىدا ساياھەتچىلەرگە ئۇيغۇر ئۇسسۇلىنى كۆرسىتىۋاتقانلىقىدەك غەلىتىلىكلەر ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ئىپادىسىنى تاپماقتا. ھەتتا چەت ئەللەردىمۇ خىتاي ئەلچىخانىلىرىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن خىتاي مۇھاجىرلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ كىيىملىرىنى كىيىپ، ئۇيغۇر مۇزىكىسىنى قويۇپ، ئاشكارا ئۇيغۇر ئۇسسۇلىنى دوراپ ئويناپ، بايراملاردا پاراتتىن ئۆتكەنلىكىدەك ساختا ئەھۋاللارمۇ يۈز بەرگەن ئىدى. گۈلچېھرە تەييارلىدى. دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت. ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلنىڭ باشلىرى خىتاينىڭ ۋۇخەن شەھىرىدە پارتلاپ، ئارقىدىن پۈتۈن دۇنيانى قاپلىغان كوۋىد ئون توققۇز ۋىرۇسىنىڭ كېلىش مەنبەسى ھەققىدە يېڭى دوكلات ئېلان قىلىندى. ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسىدىكى جۇمھۇرىيەتچىلەر ئېلان قىلغان يېڭى دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، كوۋىد ئون توققۇز ۋىرۇسىنىڭ خىتاينىڭ ۋۇخەن ۋىرۇس تەتقىقات مەركىزىدىن تارقالغانلىق ئېھتىمالى كۈچلۈك بولۇپ، بۇ ۋىرۇس ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى توققۇزىنچى ئايدىن بۇرۇنلا تەجرىبىخانىدىن چىقىپ كەتكەن ئىكەن. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر.
ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلنىڭ ئاخىرلىرى خىتاينىڭ ۋۇخەن شەھىرىدە تارقىلىپ، ئارقىدىنلا پۈتۈن دۇنيانى قاپلىغان. ۋە ھازىرغا قەدەر پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا يەتتە مىليونغا يېقىن ئادەمنىڭ ئۆلۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان كوۋىد ئون توققۇز ۋىرۇسىنىڭ كېلىش مەنبەسى ھەققىدىكى تالاش تارتىشلار يەنە قايتا باشلانماقتا ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسى سەھىيە تۆۋەن كومىتېتىدىكى جۇمھۇرىيەتچىلەرنىڭ ئون يەتتىنچى ئاپرېل ئېلان قىلغان كوۋىد ئون توققۇز ۋىرۇسىنىڭ كېلىش مەنبەسىگە ئائىت تەكشۈرۈش دوكلاتىدا ۋىرۇسنىڭ ۋۇخەندىكى ۋىرۇس تەتقىقات مەركىزىدىن چىقىپ كەتكەن بولۇشى ئېھتىماللىقىنىڭ ناھايىتى يۇقىرى ئىكەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەن دوكلاتتا قەيت قىلىنىشىچە كوۋىد ئون توققۇز ۋىرۇسى ۋۇخەن ۋىرۇس تەتقىقات مەركىزىنىڭ بىخەتەرلىك تەدبىرلىرىدىكى سەۋەنلىك تۈپەيلى تاسادىپىي چىقىپ كەتكەن بولۇشى ئېھتىماللىقى ئەڭ كۈچلۈك بولۇپ بۇ خىل چىقىپ كېتىش ۋەقەسى بىر قېتىمدىن ئارتۇق يۈز بەرگەن بولۇشى مۇمكىنكەن ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتى سودا ئىقتىساد تېخنولوگىيە كىشىلىك ھوقۇق تەمىنلەش زەنجىرى گېئوسىياسىي گېئوستراتېگىيە ۋە تەيۋەن مەسىلىسى قاتارلىق سەۋەبلەر تۈپەيلى كەسكىنلىشىپ كەتكەن بىر ۋاقىتتا بۇ دوكلاتنىڭ ئېلان قىلىنىشى ئۇلارنىڭ مۇناسىۋىتىنى تېخىمۇ كەسكىنلەشتۈرۈشى مۇمكىن دەپ قارالماقتا خىتاي ۋىرۇسنىڭ ۋۇخەندىن تارقالغانلىقىنى رەت قىلسىمۇ، لېكىن خەلقئارانىڭ ۋۇخەندە تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشى، ۋىرۇستا يۇقۇملانغان تۇنجى بىمارنىڭ تېببىي سانلىق مەلۇماتى بىلەن تەمىنلەشنى رەت قىلىپ كەلگەن. «لاي سۇلار»، كوۋىد ئون توققۇز ۋىرۇسىنىڭ كېلىش مەنبەسى ناملىق ئۈچ يۈز بەتلىك مەزكۇر دوكلاتتا قەيت قىلىنىشىچە، نۇرغۇن ۋاسىتىلىق دەلىللەر ۋىرۇسنىڭ ۋۇخەن تەتقىقات مەركىزىدىكى تەتقىقات جەريانىدا ئېھتىياتسىزلىق تۈپەيلىدىن چىقىپ كېتىپ، كەڭ كۆلەملىك يۇقۇمنى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئىكەن دوكلاتتا خىتاينىڭ كوۋىد ئون توققۇز ۋىرۇسىغا قارشى ۋاكسىنا تەتقىقاتىنى ۋىرۇس كەڭ تارقىلىشتىن بۇرۇنلا باشلىغانلىقى چۈنكى ۋىرۇسنىڭ دەسلەپكى چىقىپ كېتىشى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى توققۇزىنچى ئايدىن بۇرۇن بولۇپ ۋىرۇسنىڭ ۋۇخەنگە تارقىلىشىدىن ساراسىمغا چۈشكەن ھۆكۈمەت دائىرىلىرىنىڭ دەرھال ۋىرۇسقا قارشى ۋاكسىنا تەتقىقاتىغا كىرىشكەنلىكىنى بىلدۈرگەن دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە ۋۇخەن ۋىرۇس تەتقىقات مەركىزىنىڭ ئالاقزادىلىك ئىچىدا ئالدىراپ سالدىراپ ۋاكسىنا تەتقىقاتىغا كىرىشىشى ۋىرۇسنىڭ ئىككىنچى قېتىم تاسادىپىي چىقىپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ دۇنياۋى يۇقۇمغا سەۋەب بولغانىكەن خىتاي گېن ۋە ۋىرۇس تەتقىقاتىغا ناھايىتى نۇرغۇن پۇل خەجلىسىمۇ لېكىن ئۇنىڭ تەجرىبىخانىلىرىنىڭ بىخەتەرلىكى ئىزچىل ئەندىشە قوزغاپ كېلىۋاتقانلىقى مەلۇم

چۈشەندۈرۈش ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. جون رەتكىلىف مۇنداق دەيدۇ، مېنىڭ ۋىرۇس پارتلىغان ۋە يۇقۇمغا ئايلانغان تۇنجى يىلى ھۆكۈمىتىمىزنىڭ ئىستىخباراتىغا ھەر قانداق كىشىدىن كۆپ ئېرىشكەن كىشى بولۇش سۈپىتىدىكى باھايىم ۋىرۇسنىڭ تەجرىبىخانىدىن تارقالغانلىقى بۇرۇنمۇ ۋە ھازىرمۇ ئىستىخباراتىمىز، ئىلىم پەن ۋە ئەقلىمىز تەرىپىدىن قوللاشقا ئېرىشكەن بىردىن بىر ئىشەنچلىك چۈشەندۈرۈشتۇر. جون رەتكىلىف يەنە ئىستىخبارات خادىملىرىنىڭ نۇقتىئىنەزىرىدىن ئالغاندا، ئەگەر ۋىرۇسنىڭ تەجرىبىخانىدىن چىققانلىقىغا دائىر ئىستىخبارات ۋە دەلىللەرنى ئۇنىڭ تەبىئىي تارقالغانلىقىغا دائىر نەزەرىيە بىلەن يانمۇ يان قويسا، ۋىرۇسنىڭ تەجرىبىخانىدىن چىققانلىقىغا ئائىت دەلىللەرنىڭ مۇتلەق ئېغىر باسىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. جون رەتكىلىفنىڭ ئېيتىشىچە ئەگەر بۇ گۇۋاھلىق يىغىنى بىر سوت بولۇپ قالغان بولسا ئىستىخبارات ئورگانلىرى تەمىنلىگەن دەلىللەر زاسېداتېللارنىڭ ۋۇخەن ۋىرۇس تەتقىقات مەركىزىنىڭ دۇنياۋى يۇقۇمغا جاۋابكار ئىكەنلىكىگە قايىل بولغان بولاتتىكەن ئەمەلىيەتتە بۇ بىر سوت بولغان بولسا بىزنىڭ ئىستىخباراتىمىز تەمىنلىگەن قوشۇمچە دەلىللەر زاسېداتېللارنىڭ ۋۇخەن ۋىرۇس تەتقىقات مەركىزى يۇقۇمنىڭ دۇنياغا تارقىلىشىغا جاۋابكار دەپ ئەيىبلىشىنى تەلەپ قىلغان بولاتتى ئوخشاشلا خىتاي كومپارتىيىسى ۋىرۇسنىڭ كېلىش مەنبەسىنى يوشۇرۇش تېببىي ئەسلىھەلەرنى ئەۋرىشكە سانلىق مەلۇماتلارنى بۇزۇش شاھىتلارنى ۋە سوئال سورىغان مۇخبىرلارنى قورقۇتۇش ياكى يوقىتىش خەلقئارا سەھىيە دائىرىلىرىگە يالغان سۆزلەش ياكى زوراۋانلىق قىلىش ۋىرۇسنىڭ ئامېرىكىدىن تارقالغانلىقى توغرىسىدا تەشۋىقات ئېلىپ بېرىش جىنايىتى سادىر قىلغان بولاتتى يىغىندا سابىق ترامپ ھۆكۈمىتىنىڭ شەرقىي ئاسىيا ۋە تىنچ ئوكيان رايونى ئىشلىرىغا مەسئۇل مۇئاۋىن ياردەمچى تاشقى ئىشلار مىنىستىرى دېيۋىد فېيس گۇۋاھلىق بەرگەن ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە ۋىرۇسنىڭ زونوتىك تارقىلىشىغا دائىر ئايدىڭلاشتۇرغۇچى دەلىللەردىكى يېتەرسىزلىك ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلەن تېخىمۇ زىيانلىق ئەھۋالنى كەلتۈرۈپ چىقارماقتا ئىكەن دېيۋىد فېيس ھۆكۈمەتنىڭ كوۋىد ئون توققۇز ۋىرۇسىغا دائىر تېخىمۇ كۆپ مەخپىيەتلىكلەرنى ئاشكارىلىشىنى تەلەپ قىلدى. ئۇ مۇنداق دەيدۇ، ئالدى بىلەن مەخپىي ئۇچۇرلارنى ئاشكارىلاشنى سىناق قىلىش كېرەك. دۆلەت مەجلىسى يېقىندا قانۇن ماقۇللاپ، بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ توقسان كۈن ئىچىدە كوۋىد ئون توققۇز ۋىرۇسىغا ئائىت مەخپىي ئۇچۇرلارنى ئاشكارىلىشىنى تەلەپ قىلدى. بۇ ئىستىخبارات ئورگانلىرى ۋە ھەر قايسى ئىدارىلەرنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ۋە ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلدىن بۇيانقى ئۈچىنچى قېتىم سىناققا دۇچ كېلىشى شۈبھىسىزكى ھۆكۈمەتتە ئاممىغا ئاشكارىلىمىغان تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرلار بار دېيۋىد فېيسنىڭ ئېيتىشىچە كوۋىد ئون توققۇز ۋىرۇسىدىن يۇقۇملانغان تۇنجى بىمار ۋىرۇسنىڭ مەنبەسىنى ئېنىقلاشتا يەنىلا مۇھىمكەن. ئۇ مۇنداق دەيدۇ، يۇقۇملانغان بىمار تەتقىقاتچى يەنىلا يالغۇز ۋە ياردەمسىز تۇرماقتا. ۋۇخەن ۋىرۇس تەتقىقات مەركىزىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى بىرىنچى ئايدا ئېنىقلىغان يۇقۇم توغرىسىدىكى چۈشەندۈرۈشى يەنىلا تۇنجى يۇقۇمدارنىڭ كىم، قانداق بولغانلىقىنى ئېنىقلاشتا مۇھىم يىپ ئۇچىدۇر. ھېچقانداق بىر يەردە يۇقۇمنىڭ ھايۋاندىن تارقالغانلىقى كۆرسىتىلىپ باقمىدى. بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ سابىق ترامپ ھۆكۈمىتىگە ئوخشاشلا تۇنجى بىمارغا ئائىت ئېلان قىلىپ باقمىغان تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرى بار لېكىن دېموكراتىك ئاۋام پالاتا ئەزاسى رائول رېئوزنىڭ گۇۋاھلىق يىغىنىدا ئېيتىشىچە كوۋىد ئون توققۇز ۋىرۇسىنىڭ كېلىش مەنبەسىنى ئېنىقلاشتا مەسىلىنى سىياسىيلاشتۇرماسلىق كېرەككەن رائول رېئوز كوۋىد ئون توققۇز يۇقۇمى دۇنيا سەھىيە بىخەتەرلىكى يۇقۇمغا تەييارلىق كۆرۈش ۋە دۆلەت بىخەتەرلىكىنىڭ قانداق باغلىنىشلىق ئىكەنلىكىنى كۆرسەتتى شۇڭا بىز ۋىرۇسنىڭ كېلىش مەنبەسىنى تەكشۈرۈشتە چوقۇم ئىلمىي ۋە دەلىل ئاساسىدا ھەرىكەت قىلىشىمىز بىز بۇ ئىشنى سىياسىيلاشتۇرماسلىقىمىز كېرەك دەپ كۆرسەتتى ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسى سەھىيە تۆۋەن كومىتېتىنىڭ دوكلاتىدا كوۋىد ئون توققۇز ۋىرۇسىنىڭ ھايۋانلاردىن ئادەملەرگە تەبىئىي يوللار بىلەن يۇقۇش ئېھتىماللىقى ئۈستىدىنمۇ ئانالىز ئېلىپ بارغان بولسىمۇ، لېكىن ۋىرۇسنىڭ تەجرىبىخانىدىن تاسادىپىي چىقىپ كېتىش ئېھتىماللىقىنىڭ يەنىلا يۇقىرى ئىكەنلىكى تەكىتلەنگەن. دوكلاتنىڭ ئاخىرىدا خۇلاسىلىشىچە، نۇرغۇن ئۇچۇرلار تەتقىقات جەريانىدا ھادىسە يۈز بەرگەنلىكىنى ئىسپاتلىماقتا ھەم ئۇنى مەنتىقىلىق كۆرسەتمەكتە بولۇپ، ۋەقەنىڭ ۋاكسىنا تەتقىقاتى جەريانىدا بىيوبىخەتەرلىك تەدبىرلىرىدىكى سەۋەنلىك تۈپەيلى تاسادىپىي يۈز بەرگەن بولۇشى كۈچلۈككەن.
يىگىرمە ئۈچىنچى مارت كۈنى باشلىغان بىر ئايلىق رامىزان تاماملىنىشقا ساناقلىق كۈنلەر قالدى. ھالبۇكى، ئۇيغۇر دىيارىدىن ئىگىلەنگەن ئەھۋاللاردىن ئىسلام دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان ئۇيغۇرلار ۋە باشقا مىللەتلەر ئۈچۈن تاقاقلىق مەسچىتلەرنىڭ خىتاي ساياھەتچىلىرىگە ئېچىۋېتىلگەنلىكى

ھالبۇكى، دۇنيا مۇسۇلمانلىرى روزا تۇتۇش قاتارلىق رامىزانلىق ئىبادەتلىرىنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقان رامىزان ئېيىدا ئۇيغۇر دىيارىدىن ئىگىلەنگەن ئەھۋاللاردىن ئىسلام دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان ئۇيغۇرلار ۋە قازاق قاتارلىق باشقا مىللەتلەر ئۈچۈن تاقاقلىق مەسچىتلەرنىڭ خىتاي ساياھەتچىلىرىگە ئېچىۋېتىلگەنلىكى ئۈزلۈكسىز ئاشكارىلانماقتا. رامىزان ھارپىسىدىن باشلاپ خىتاينىڭ دوۋيىن يەنى تىك توك قاتارلىق ئىجتىمائىي ئالاقە مۇنبەرلىرىدە خىتاي ساياھەتچىلەرنىڭ قەشقەر ھېيتگاھ مەسچىتىگە ئوخشاش ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخىي مەسچىتلىرىگە كىرىپ ساياھەت قىلىۋاتقانلىقى ھەتتا كۇچادىكى خانىقا مەسچىتى ئىچىدە ئۇيغۇرلارنىڭ ئىسلامىيەتتىن بۇرۇنقى قەدىمكى كۈسەن ئۇسسۇلىنى ئويناۋاتقان كۆرۈنۈشلەر تارقىلىپ غەرب دۇنياسىدىكى مۇستەقىل تاراتقۇلاردا قاتتىق ئەيىبلەشكە ئۇچرىغان ئىدى خىتاي ساياھەتچىلىرى مۇسۇلمانلارنىڭ مەسچىتلىرىدە ئەركىن-ئازادە زىيارەت قىلىۋاتقان كۆرۈنۈشلەردىن يەنە بىرى، تۆتىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى ئالتايدا ساياھەتتە بولۇۋاتقان مەلۇم خىتاي تىللىق ساياھەتچى تەرىپىدىن تىك توك تورىغا يوللانغان. سىن كۆرۈنۈشىدە ساياھەتچى ئېنىق قىلىپ، ئۆزىنىڭ ئالتايدىكى لاگېر مەسچىت دېگەن ۋىۋىسكا ئېسىلغان، ئەرەبچە ئىسمى مەسچىت ئەكبەر دەپ ئاتىلىدىغان چوڭ مەسچىتتە زىيارەتتە بولۇۋاتقانلىقى، ئەمما يەرلىك ھۆكۈمەتنىڭ سىياسىي بەلگىلىمىلىرى سەۋەبلىك ھازىر بۇ مەسچىتتە ناماز ئوقۇشقا كىرىدىغانلارنىڭ يوقلىغىنى بىلدۈرگەن. بۇ ساياھەتچى يەنە مەزكۇر سىن فىلىمى تارتىلغان كۈننى ئىشارە قىلىپ، شۇ كۈنى تۆتىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى بولسىمۇ، ئەمما ئالتايدا يەنىلا قار يېغىۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتكەن. مەزكۇر ئۇچۇرغا ئاساسەن ئالتايغا تېلېفون قىلىپ ئەھۋال ئىگىلىدۇق. ئالتاي ساياھەت مېھمانخانىسىنىڭ خىتاي مۇلازىمەتچىسى ساياھەتچىلەرنىڭ ئالتايدىكى چوڭ مەسچىتتە ئەركىن-ئازادە زىيارەت قىلسا بولىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇنىڭدىن يەنە رامىزان مەزگىلىدە مەسچىتلەردە ناماز قىلىشقا بولامدۇ دەپ سورىدۇق. ئۇ مەسچىتتە ناماز ئوقۇش ۋە رامىزانلىق ئىبادەتلەر ئېلىپ بېرىلىدىغانلىقىدىن خەۋىرى يوقلۇقىنى بىلدۈردى. ئالتايدىكى يەنە بىر مېھمانخانىنىڭ قازاق مىللىتىدىن بولغان ئايال مۇلازىمەتچى خادىمى تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئالتايدىكى مەسچىتلەردە ئايال ساياھەتچىلەرمۇ زىيارەت قىلسا بولىدىكەن. ئەمما ھازىر ناماز ئوقۇيدىغانلار ئىنتايىن ئاز ئىكەن. ئۇ پەقەت ھۆكۈمەت تارقاتقان كىنىشكىسى بار موللىلارلا مەسچىتكە كىرىپ ناماز ئوقۇيالايدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دېدى. بۇ يەردە پەقەت كىنىشكىسى بار موللىلارلا مەسچىتكە بېرىپ ناماز ئوقۇيالايدۇ. ئۇلارنىڭ موللا ئىكەنلىكى ھەققىدە كىنىشكىلىرى بار. بۇ يەردە مەسچىتكە كىرىش ئۈچۈن كىنىشكا كېرەك. روزا تۇتتىڭىزمۇ سىز؟ جوق، بىزنىڭ مىنا جاقتا كۆپ ئادەم تۇتالمايدۇ. ئۇنىڭدىن يەنە سىز روزا تۇتتىڭىزمۇ؟ دەپ سورىدۇق. ئۇ جاۋاب بېرىپ، ياق، بىزنىڭ بۇ يەردە كۆپ ئادەملەر روزا تۇتالمايدۇ، دېدى. نېمىشقا؟ ئۇنىڭدىن يەنە سىز نېمە ئۈچۈن روزا تۇتمىدىڭىز؟ دەپ سورىغىنىمىزدا، ئۇ تېخىمۇ ئېھتىياتچانلىق بىلەن خىتايچە ۋە قازاقچىنى ئارىلاشتۇرۇپ جاۋاب بەردى. بىلمەيمەن، بىزنىڭ ئۆيدە روزا تۇتقانلار يوق. كۆپ ئادەم روزا تۇتمايدۇ، سولايما؟ دۇرۇس. نېگە بولمايدۇ؟ ئۇنىڭ بىلەن سوئال جاۋاب شەكلىدە داۋام قىلغان سۆھبىتىمىزدە ئۇ ھازىر سىياسەت قاتتىق بولغىنى ئۈچۈن كۆپ كىشىلەرنىڭ روزا تۇتمايدىغانلىقىنى ۋە مەسچىتلەرگە بېرىشقىمۇ جۈرئەت قىلالمايدىغانلىقىنى تەستىقلىدى. ئالتايدىكى يەنە بىر مېھمانخانىدىن تېلېفونىمىزنى ئالغان قازاق ئايال تېخىمۇ ئېھتىياتچانلىق بىلەن جاۋاب بەردى. ئۇ سوئاللىرىمىزغا جاۋاب بېرىپ، ئۆزى خىزمەتتە بولغىنى ئۈچۈن روزا تۇتالمىغانلىقى، ھەتتا ئاتا ئانىسىنىڭمۇ روزا تۇتالمىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر پائالىيەتچىلەردىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بۇ قىلمىشنى قوبۇل قىلغىنى بولمايدىغانلىقىنى بىلدۈردى. خىتاينىڭكى روزا رامزاندا ئۇيغۇرلارنى روزا تۇتقۇزماي، بىزنىڭ تارىختىن ئەنئەنىۋى قېلىپ قالغان بۇ كۇچادىكى چوڭ جامە مېچىتىدە ئۇيغۇر قىزلىرىنى ئاتالمىش كۈسەن ئۇسسۇلى دەپ شۇ ئۇسسۇللىرىنى ئوينىغۇزۇپ خىتاي ساياھەتچىلەرگە ئېچىۋېتىشى بىرسى نېمە دېمەكچى دېگەن ۋاقتىدا، بىز مۇشۇنداق بىر ھۆكۈمەت نېمە قىلالايسەن، بۇ بىرىنچىسى دۇنياغا بېرىۋاتقان سىگنالى. ئىلشات ھەسەن ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، مۇسۇلمانلارنىڭ مۇقەددەس رامىزان ئېيىدا ئۇيغۇرلار ئۈچۈن تاقىۋېتىلگەن مەسچىتلەرنىڭ خىتاي ساياھەتچىلەرگە ئېچىۋېتىلىشى، ئەمەلىيەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ئېتىقادىنى دەپسەندە قىلىش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي غۇرۇرىنى يەنىمۇ سۇندۇرۇشنى مەقسەت قىلغان ئىكەن. ئىككىنچىسى ئۇيغۇرلارغا، سېنى شۇنداق دەپسەندە قىلىمەن، سېنى يوقىتىمەن، مېنىڭ قىلىدىغىنىم نېمە قىلالايسەن دەپ، ھاقارەت قىلىش ئارقىلىق ئۇيغۇرنىڭ غۇرۇرىنى، ئېتىقادىنى سۇندۇرۇش، بولۇپمۇ ئۇيغۇرنىڭ غۇرۇرىنى سۇندۇرۇش. شۇ ئارقىلىق مەن نېمە قىلىمەن دېسەم قىلالايمەن، بېشىڭنى ئەگمەي، بويسۇنماي ماڭا باشقا يولۇڭ يوق دېمەكچى. ئېلشاد ھەسەن ئەپەندى يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ئېتىقادىنى چەكلەپ، ئۇيغۇرلارنىڭ مۇقەددەس مەسچىتلىرىنى ساياھەت ئورۇنلىرىغا ئايلاندۇرۇلۇشى پۈتكۈل ئىسلام دۇنياسى ئۈچۈنمۇ ئېغىر ھاقارەت ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. ئەمما ئۇ ئاتالمىش مۇسۇلمان دۆلەت ھۆكۈمەتلىرىنىڭ يەنىلا سۈكۈتتە تۇرۇشىدىكى سەۋەبلەر ھەققىدە توختىلىپ، ئۆز قاراشلىرىنى تۆۋەندىكىدەك ئوتتۇرىغا قويدى. بىز مۇسۇلمان دۇنياسى دېسەك، بىر گەۋدىنى كۆز كۆز ئالدىمىزغىلا كەلتۈرۈۋالىمىز. ئەمەلىيەتتە مۇسۇلمان ئىسلام دۇنياسى دېگىنىمىزدە ئوخشىمىغان مىللەتلەر، ئوخشىمىغان ئەل، قوۋم بىلەن شەكىللەنگەن بىرەر يۈزگە بارغۇدەك دەۋلەتلەرنى كۆرسىتىدۇ. ھەر بىرسىنىڭ ئۆز ئالدىغا دەردى بار، ئۆز ئالدىغا مەنپەئەتى بار بولۇپمۇ، ھەممىسى ئۆزىنىڭكى مەنپەئەتى ئۆزىنىڭ تاۋىقىغا ئاش تالىشىۋاتىدۇ. ئىسلامنىڭ قوغدىغۇچىلىرى دېگەن بۇ ھاكىمىيەتلەر ھازىر كۆزىنى يۇمۇپ، خىتاينىڭكى ئىقتىسادى، خىتاينىڭ پۇللىرى بۇ دەۋلەتلەرنى ئۆرە تۇرغۇزۇپ، بۇ دەۋلەتنىڭ بايلىرىنى تېخىمۇ باي قىلىپ، تېخىمۇ ئىمانسىز، تېخىمۇ ھەشەمەتلىك ياشاشقا يول قويۇپبەرگەنلىكىدىن، بۇلار شۇ قېنىڭغا قاراپ ماڭدى. بۇ يەردە، مېنىڭچە، بىز بەكرەك تەكىتلەپ كېتىدىغان بۇ ئىسلام دۇنياسى، مۇسۇلمان دۇنياسى دېگەن ئۇقۇمنى ئۇنتۇپ كېتىشىمىز لازىمكەن. شەخسەن مەن ئاشۇنداق قارايمەن. پاكىستان، سەئۇدى، مىسىر، تۈركىيە، مۇسۇلمان دۇنياسى ياكى ئىسلام دۇنياسى دەۋالساق، بىزنىڭ كۆڭلىمىزدە خۇددى بى بۇ بىر بىر گەۋدىدەك تۇيۇلۇپ قالىدىكەن، شۇنىڭ بىلەن بۇ بىر گەۋدىدىن ئۈمىد كۈتىدىكەنمىز. ئەمەلىيەتتە بۇ بىر گەۋدە ئەمەس. بۇلار نېمە ئۈچۈن سۈكۈتتە تۇرىدۇ بۇ يەردە؟ شەخسىي مەنپەئەت سەۋەبىدىن مۇشۇنداق قىلىۋاتامدۇ؟ شەخسىي مەنپەئەت، ھەر قانداق بىر دەۋلەت، دەۋلەتنىڭ مەنپەئەتى خۇددى بىر شەخسنىڭ مەنپەئەتىگە ئوخشاش. بىز كۆرگەن بۇ دۇنيادىكى ئەللەرنىڭ ئىچىدىمۇ بىز ئۈچۈن ھەققانىيەتتە تۇرىدىغانلار بار، ئەمما ئىماننى، ۋىجداننى قايرىپ قويۇپ، زالىمنىڭكى چاپىنىنى كۆتۈرىدىغان بۇنداقلارمۇ بار. يىغىپ ئېيتقان ۋاقتى نېمە ئۈچۈن دېگەندە، مەنپەئەت پۇل. پۈتۈنلەي ھاكىمىيەت شۇ پۇل، مال-دۇنياغا سېتىلىپ كەتتى. نيۇ يورك شەھىرىدىكى تۇڭگان ۋەزىيەت ئانالىزچىسى ماجۈنىڭ بىلدۈرۈشىچە، مۇقەددەس رامىزان ئېيىدا ئۇيغۇر دىيارىدىكى تارىخىي مەسچىتلەرنىڭ دىنىي ئېتىقادى بولمىغان ئاتالمىش خىتاي ساياھەتچىلەرگە ئېچىۋېتىلىشى ئىسلام دۇنياسى ئۈچۈنمۇ زور ھاقارەت ئىكەن. ماجۈ مۇنداق دېدى.

بەلكى بەزىلەر بۇنى مەسچىتلەرگە بارىدىغان ئادەم قالمىغانلىقىدىن دەپ چۈشەندۈرۈشى مۇمكىن، ئەمما بىز بىلىمىز، ئىلگىرى بۇ مەسچىتلەر ئادەم تولۇپ ناماز ئوقۇيدىغان جايلار ئىدى. ئالتايدىكى مەسچىتكە مەن ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى بارغان ئىدىم. ئۇ چاغلاردا كىشىلەر قورقۇپ تۇرسىمۇ، ئەمما يەنىلا كىرىپ ناماز ئوقۇيالايتتى. ئەمما قىسقىغىنە بىر قانچە يىل ئىچىدىلا ئېغىر چەكلىمە، باستۇرۇش ۋە زۇلۇم سەۋەبىدىن كىشىلەر قورقۇنچ ئىچىدە مەسچىتلەرگىمۇ كىرەلمەس ھالغا كەپتۇ. بۇنىڭ ئۆزى دەل خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ زوراۋانلىق ئارقىلىق يۈرگۈزۈۋاتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنىڭ ئىسپاتى. بۇنى قوبۇل قىلغىلى بولمايدۇ. ئەمما مۇسۇلمان دۆلەت ھۆكۈمەتلىرى خىتايدىن ئالىدىغان مەنپەئەتتىن ئايرىلىشتىن قورققىنى ئۈچۈن ھازىر ئىسلام دىنىغا قىلىنغان بۇ دىنىي خورلۇقلارنى كۆرمەسكە سېلىۋاتىدۇ بۇ ئىنتايىن نومۇسسىزلىق ۋە رەزىللىك يېقىنقى بىر ھەپتىدىن بۇيان مالايزىيەدە ئۇيغۇر مەسىلىسىنى تونۇشتۇرۇش مەقسىتىدە تۈرلۈك پائالىيەتلەردە بولۇۋاتقان ۋاشىنگتوندىكى ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ دىرېكتورى ئابدۇلھاكىم ئىدرىس ئەپەندى ئون توققۇزىنچى ماي كۈنى مالايزىيەدىكى بىر ئىسلام مەركىزىدە ئۆتكۈزۈلگەن ئىپتار سورۇنىدا مالايزىيە باش مىنىستىرى ئەنۋەر ئىبراھىم بىلەن كۆرۈشۈش پۇرسىتىگە ئېرىشكەن ئۇ بۇ پۇرسەتتە باش مىنىستىر ئەنۋەر ئىبراھىمنى ئۇيغۇرلارنىڭ مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلۈشكە چاقىرغان. تۆەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي ئۇچۇرنى گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر. مەركىزى ۋاشىنگتوندىكى ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ دىرېكتورى ئابدۇلىكىم ئىدرىس مالايسىيانىڭ ھازىرقى باش مىنىستىرى ئەنۋەر ئىبراھىم بىلەن كۆرۈشۈپ ئۇيغۇرلارغا ياردەم قىلىشنى تەلەپ قىلغان. ھەپتىلەردىن بۇيان ھىندونېزىيەدە تۈرلۈك پائالىيەتلەرنى ئېلىپ بېرىۋاتقان ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ دىرېكتورى ئابدۇلىكىم ئىدرىس ئەپەندى ئون ئۈچىنچى ئاپرېلدىن باشلاپ مالايسىيادا ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى تونۇشتۇرۇپ كېلىۋاتقان ئىدى ئۇ بۈگۈن يەنى ئون توققۇزىنچى ئاپرېل كۈنى مالايسىيا پايتەختى كۇئالالومپۇردىكى دارۇل ئىسلام مەركىزىدە ئۆتكۈزۈلگەن ئىپتار سورۇنىدا مالايسىيا باش مىنىستىرى ئەنۋەر ئىبراھىم ئەپەندى بىلەن ئۇچرىشىپ ئۇنىڭدىن ئۇيغۇرلارغا ياردەم قىلىشنى تەلەپ قىلغان ئون توققۇزىنچى ئاپرېل مالايشىيانىڭ پايتەختى كولالامپۇر شەھىرىدە بېرىلگەن ئىفطارغا مالايشىيا ئىسلام ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەھبەرلىرى بىلەن بىرگە قاتناشتۇق. بۇ ئىفطارغا مالايشىيانىڭكى باش مىنىستىرى ئەنۋەر ئىبراھىمنىڭ كېلىدىغانلىقىنى بۇرۇندىن بىلگەن ۋە ئەنۋەر ئىبراھىمغا ئۇيغۇرلارنىڭكى نۆۋەتتىكى مەسىلىسىنى تونۇشتۇرۇپ، بىر خەت ھازىرلىغان ۋە ئەنۋەر ئىبراھىمغا مېنىڭكى قىزىل قىيامەت دېگەن كىتابىمنى، شۇنداقلا ئۇيغۇرلارنىڭكى سىمۋولى بولغان دوپپىنى ھازىرلاپ تەييار قىلغان ئىدۇق. ئىپتار مەيدانىدا ئەنۋەر ئىبراھىم بىلەن كۆرۈشۈش پۇرسىتىگە ئېرىشتىم. ۋە بۈگۈنكى بۇ ئىپتار يىغىنىدىمۇ سۆز قىلىپ، پۈتۈن دۇنيادا ئېزىلىۋاتقان مۇسۇلمانلارنى قوغدايدىغانلىقىنى دېدى. ۋە شۇنداقلا بۇ جەنۇبى شەرقىي ئاسىيادىكى، بولۇپمۇ بۇ جەنۇبىي خىتاي دېڭىزىدىكى خىتاينىڭكى، مالايشيانىڭكى تۇپراقلىرىنى تالاش تارتىش قىلىۋاتقانلىقىنى، ئۇ يەردىكى پېترولغا قول سېلىۋاتقانلىقىنى، ئەمما مالايشيانىڭ بۇنىڭغا قەتئىي بويسۇنماستىن ئۆزىنىڭ ھەق ھوقۇقىنى مۇداپىئە قىلىدىغانلىقىنى دەپ ئۆتتى. ئىپتار سورۇنى ئاخىرلاشقاندا ئابدۇلىكىم ئىدرىس ئەپەندى باش مىنىستىر ئەنۋەر ئىبراھىم بىلەن قايتا كۆرۈشۈپ خوشلاشقان. خوشلىشىشتىن ئىلگىرى ئۇ ئەنۋەر ئىبراھىم ئەپەندىگە،

ھازىرلىغان مەكتۇپنى، كىتابنى، دوپپىنى تاپشۇرۇپ بەردىم. ئەنۋەر ئىبراھىم ئەپەندى گەرچە ئىككى ھەپتىنىڭ ئالدىدا ئېلىپ بارغان خىتاي زىيارىتى مەزگىلىدە ئۇيغۇرلار مەسىلىسى توغرىلىق باشقىچە ئىپادە بىلدۈرگەن بولسىمۇ، ئەمما مۇسۇلمان دۆلىتىنىڭ بىر رەھبىرى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۆزىنىڭ يەنىلا ئۇيغۇرلارغا ھېسداشلىق قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. مەلۇم بولۇشىچە، ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى خىتايدىن ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ئېتىقاد ۋە ھەرىكەت ئەركىنلىكىنى تەلەپ قىلغان ئەنۋەر ئىبراھىم ئەپەندى مالايسىيا باش مىنىستىرى بولغاندىن كېيىن، يەنى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى يىگىرمە توققۇزىنچى مارتتىن بىرىنچى ئاپرېلغىچە خىتايدا ئېلىپ بارغان زىيارىتى مەزگىلىدە ئۇيغۇر مەسىلىسىنى خىتاينىڭ ئىچكى ئىشى دەپ ئاتىغانىدى. تۈركىيە ھاجىتەپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى، ئىستراتېگىيە مۇتەخەسسىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئۆز قاراشلىرىنى ئاڭلارمەنلەر بىلەن ئورتاقلاشتى. ئۇ، مالايسىيا باش مىنىستىرى ئەنۋەر ئىبراھىمنىڭ ئۇستا بىر سىياسەتچى ئىكەنلىكىنى، ئۇنىڭ خىتاي زىيارىتى مەزگىلىدە گەرچە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى خىتاينىڭ ئىچكى ئىشى دېگەن بولسىمۇ، بۇ قېتىم ئۇيغۇر پائالىيەتچىسى بىلەن كۆرۈشكەندە ئۇيغۇرلارغا ھېسداشلىق قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشىنىڭ بىر خىل سىياسەت بولۇشى مۇمكىنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى. ئەنۋەر ئىبراھىم باش مىنىستىر بۇ ئوتتۇز قىرىق يىللىق ئۇستا بىر سىياسەتچى بۇندان ئۈچ ھەپتە ئەۋەل خىتاي زىيارىتى ۋاقتىدىمۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى خىتايغىمۇ دېگىنى يوق يەنى ئىككى دەۋلەتنىڭكى مۇناسىۋىتىنى قانداق كۈچلەندۈرۈش جەھەتتە تىرىشچانلىقىنى كۆرسىتىدىغانلىقىنى دەپ قايتىپ كەلدى ھەمدە ئىسلام دۇنياسىندىمۇ مۇشۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىنىمۇ يەنە تىلغا ئېپ تۇرۇپ قىلغان دەۋلەتلەردىن بىرى ئەمەس مالېزىيە يەنى تۈركىيە قىلىۋاتىدۇ بۇنى شۇنىڭغا بۇ ئۇيغۇر ھەيئەتلىرىگە قارشى ئەمدى قولىمىزدىن كەلگەننى قىلىمىز دەيدۇ ئەمدى قىلالماي قالسا ئەمدى قولىمىزدىن كەلمىدى دەيدىغانغا بەلكى مۇنداق بىر سىياسىي بىر ئۇستىلىق بىلەن جاۋاب بەردىمىكى دەپ ئويلايمەن.
قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندىنىڭ مالايسىيا باش مىنىستىرى ئەنۋەر ئىبراھىمدىن ئۇيغۇرلارغا ياردەم قىلىشنى تەلەپ قىلغانلىقىغا دائىر مەلۇماتنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
تۈركىيەدىكى تونۇلغان بالىلار ئەدەبىيات يازغۇچىسى. تۈركىيە بالىلار ۋەقپىنىڭ رەئىسى مۇستافا روھى شېرىن ئەپەندى ئىزچىل ھالدا ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە، بولۇپمۇ خىتاي تەرىپىدىن مەجبۇرىي يىغىۋېلىنغان ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلۈپ كېلىۋاتقان بىر كىشىدۇر. ئۇ ئون ئالتىنچى ئاپرېل ئىستانبۇلدىكى خىتاي كونسۇلخانىسى ئالدىدا ئۆزى يالغۇز كىشىلىك نامايىش ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان سىياسەتلىرىنى ئەيىبلىگەن بولسا، يەنە بىر ياقتىن خىتاينىڭ زۇلۇمىغا ئاۋاز چىقارمايۋاتقان ئىسلام ئەللىرى ھۆكۈمەتلىرىگە نارازىلىق بىلدۈرگەن. تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي ئۇچۇرنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر. ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسى نۆۋەتتە غەرب دۇنياسىدا جىددىي دىققەتنى تارتىۋاتقان، پارلامېنتلاردا بۇ ھەقتە قارارلار ماقۇللىنىۋاتقان مەسىلە بولسىمۇ، مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ بۇ مەسىلىگە ھامان سۈكۈت قىلىپ كېلىشى، ھەتتا رامازان ئېيىدىمۇ خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ كۈن تەرتىپكە كەلمەيۋاتقانلىقى يالغۇز ئۇيغۇرلارنىلا ئەمەس، تۈركلەرنىڭمۇ نارازىلىقىنى قوزغاۋاتقان مەسىلىلەرنىڭ بىرى بولدى. ئون ئالتىنچى ئاپرېل كۈنى تۈركىيە بالىلار ۋەقپىسىنىڭ رەئىسى مۇستافا روھى شېرىن ئەپەندى خىتاينىڭ ئىستانبۇلدا تۇرۇشلۇق كونسۇلخانىسى ئالدىدا يالغۇز كىشىلىك نارازىلىق نامايىشى ئۆتكۈزدى. شائىر، يازغۇچى روھى شېرىن ئەپەندى بۇرۇندىن تارتىپ ئۇيغۇرلارنى قوللاپ كېلىۋاتقان بولۇپ، ئۇ رەئىسلىك ۋەزىپىسى ئۆتەۋاتقان بالىلار ۋەقپىسى بۇرۇندىن تارتىپ ئىزچىل ھالدا ئۇيغۇر بالىلىرى دۇچار بولۇۋاتقان بېسىم، زۇلۇملارنى ئەيىبلەپ، ئاخبارات باياناتى، ماقالە ئېلان قىلغان. ئۇ ئون ئالتىنچى ئاپرېلدە ئىستانبۇلنىڭ تارابىيا دېگەن جايىدىكى خىتاي كونسۇلخانىسى ئالدىدا قولىدا ئۈچ كۆك بايراقنى كۆتۈرگەن ھالدا ئېلىپ بارغان نارازىلىق نامايىشى توغرىسىدا ئىجتىمائىي تاراتقۇلار ۋە بەزى تور گېزىتلىرى مۇنداق يازدى. ھۆرمەتلىك شائىر يازغۇچى، تۈركىيە بالىلار ۋەقپىسىنىڭ رەئىسى مۇستافا روھى شېرىن ئەپەندى مۇقەددەس رامازان ئېيىدا روزا تۇتۇش ۋە باشقا ئىبادەتلىرى پۈتۈنلەي چەكلەنگەن ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىنىڭ مەسىلىسىنى قايتا كۈنتەرتىپكە ئېلىپ كېلىپ، تۈركىيە جامائەتچىلىكىنىڭ دىققىتىنى تارتتى. ئۇ نارازىلىق نامايىشى جەريانىدا ياشلارنىڭ ئۇيغۇرلار توغرىسىدا سورىغان سوئاللىرىغا جاۋاب بەرگەندىن سىرت، مەزكۇر پائالىيەتكە ئاتاپ شۇ شېئىرنى يازغان، ئۈمىدىمىز تۇغدى ۋە بالىلار بىلەن بىللە تۇغىدۇ، مەن كۆرەلمەيمەن ئۇ كۈنلەرنى بەلكى، بۈگۈن ئەتىگەن بۇلۇتلۇق ئاسماننىڭ ئاستىدا ئىدۇق. ھازىر ئاسمان كۆك بايراق رەڭگىدە. بىز بۇ پائالىيەت ھەققىدە تېخىمۇ تەپسىلىي مەلۇمات ئىگىلەش ئۈچۈن تونۇلغان بالىلار ئەدەبىياتى يازغۇچىسى، شائىر مۇستافا روھى شېرىن ئەپەندىگە تېلېفون قىلدۇق. ئۇ بىزگە تېلېفون ئۇچۇرى ئارقىلىق جاۋاب بېرىپ، مۇنداق دەپ يازغان، بىز تۈركىيە بالىلار ۋەقپىسى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان شەرقىي تۈركىستاندىكى بالىلار دۇچار بولۇۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە كۆڭۈل بۆلۈپ كېلىۋاتىمىز. بۇ توغرىلىق تەپسىلىي دوكلات تەييارلاپ ئېلان قىلدۇق. ھازىر مۇقەددەس رامازان ئېيىدا تۇرۇپتىمىز. لېكىن ئىسلام دۆلەتلىرى تېخىچە سۈكۈتتە. بولۇپمۇ تۈركىيە ھۆكۈمىتى سۈكۈتتىدۇر. مەن خىتاينىڭ ئادەم قېلىپىدىن چىققان زۇلۇمىغا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇر بالىلارنىڭ ئاۋازى بولۇش ئۈچۈن خىتاي كونسۇلخانىسىنىڭ ئالدىدا يالغۇز كىشىلىك نامايىش ئۆتكۈزدۈم. ئۇيغۇرلارغا ئەركىنلىك ۋە مۇستەقىللىق تىلەيمەن. تۈركىيە ھۆكۈمىتىنى ئۇيغۇرلارغا ئىگە چىقىشقا چاقىرىمەن. شەرقىي تۈركىستان ۋەقپىسىنىڭ سابىق رەئىسى، پېشقەدەم پائالىيەتچى ھامۇتخان گۆكتۈرك ئەپەندى، مۇستافا روھى شېرىن ئەپەندىنى كۆپ يىللاردىن بۇيان تونۇيدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن زور خىزمەتلەرنى قىلغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى.
مەن تۈركىيە بالىلار فوندىنىڭكى رەئىسى، شائىر، يازغۇچى مۇستافا روھى شېرىن ئەپەندى بىلەن ئون يىل بۇرۇن بىر يىغىندا قارشىلىشىپ تونۇشقان. ئۇنىڭدىن بېرى دوستلۇقىمىز داۋام قىلىۋاتىدۇ ئالاقىمىز. بۇ مۇستافا روھى شېرىن ئەپەندى بۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىگە شۇ ئەۋەلدىن بېرى ناھايىتى كۆرۈنەرلىك خىزمەتلىرىنى، پائالىيەتلىرىنى ئېلىپ بارغان. بۇنىڭ قىلغان ئەڭ چوڭ پائالىيەتلىرىدىن بىرسى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ماي ئېيىدا شەرقىي تۈركىستانلىق بالىلار ھەققىدە بىر دوكلات تەييارلاپ، بۇنى تۈركىيە پارلامېنتوسى باشلىق بىرلەشمىش مىللەتلەر ۋە بىرلەشمىش مىللەتلەر بالىلار تەشكىلاتىغا، يۇنېسكو تەشكىلاتىغا يوللىغان. بۇ كىشىنىڭكى ئەڭ مېنىڭكى دىققىتىمنى تارتقان، مېنى تۇيغۇلاندۇرغان بىر سۆزى بار دەيدۇ، مەن كوچىغا چىققاندا بىر بالىلارنى كۆرسەم، مۇشۇ ئۇيغۇر بالىلار ئەقلىمغا كېلىپ يىغلىغۇم كېلىدۇ، دەپ مۇشۇنداق بىزگە ناھايىتى بەك ھېلىقى كۆڭۈل بۆلىدىغان، بىزگە ۋاپاكار بىر زىيالىي.
ھامۇتخان گۆكتۈرك ئەپەندى مەزكۇر دوكلاتنىڭ مەزمۇنى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى، ماي ئېيىدا شەرقىي تۈركىستاندىكى بالىلارنىڭكى ۋەزىيىتى بىلەن ئالاقىلىق بۇنىڭكى نەشر قىلغان بۇ دوكلاتتا شەرقىي تۈركىستاندىكى خىتاينىڭ سىياسىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق بولغانلىقىنى بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭ بۆشۈكتىكى بالىلاردىن باشلىغانلىقىنى بۇ يەردە بىلدۈرۈپ تۈركىيە ھۆكۈمىتى باشتا غەرب دۆلەتلىرىنىڭ ۋە بىرلەشكەن مىللەتلەر چوجۇق فوندى يۇنىسېفنىڭ بۇ مەسىلىگە كۆڭۈل بۆلمەيۋاتقانلىقىنى ناھايىتى قاتتىق سۆزلەر بىلەن بۇنى تەنقىدلىگەن.
مۇستافا روھى شېرىن ئەپەندى بىر ماقالىسىدە تۈركىيە ھۆكۈمىتىگە ئۇيغۇر بالىلارغا ئىگە چىقىشنى تەلەپ قىلىپ ئەللىك پارچە خەت يازغانلىقىنى، بۇنىڭ ھېچقانداق پايدىسى بولمىغانلىقىنى يازغان. تۈركىيە دۆلەتلىك رادىيو تېلېۋىزىيە ئىدارىسى قارمىقىدىكى تۈركىيە ئاۋازى رادىيوسىدا ئىشلەۋاتقان ژورنالىست مىركامىل قەشقەرلى بەشىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى ئۆتكۈزۈلىدىغان سايلامدىن كېيىن شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنىڭ قايتا كۈن تەرتىپكە كېلىشكە باشلايدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.
قەھرىمانماراشتا باشلىنىپ مانا ئون بىر ۋىلايەتكە تەسىر كۆرسەتكەن ناھايىتى چوڭ يەر تەۋرەشتىن كېيىن تۈركىيەدىكى كۈن تەرتىپ ئاساسىي جەھەتتىن ئۆزگەردى. ھەممە ئادەم شۇ ياردەم پائالىيەتلىرى بىلەن ئاۋارە ئەللىك مىڭغا يېقىن ئادەم قازا قىلدى ئەمدى بۇ ۋەقەدە. بۇ قازا قىلغانلارنىڭ ئەھۋالى ئۆرۈلگەن ئۆيلەر مۇشۇ ئاساسلىق. نۇقتا بولۇپ قالدى. ئۇنىڭ كەينىدىنلا ئەمدى مانا تۈركىيە بەشىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى ئۆتكۈزىدىغان جۇمھۇر رەئىسلىك سايلىمى بار. بۇ سايلاممۇ مۇھىم كۈن تەرتىپ ھازىر تۈركىيەدە. شۇڭا باشقا مەسىلىلەر جىق كۈن تەرتىپكە كەلمەيۋاتىدۇ. بولۇپمۇ ئۇيغۇر مەسىلىسى. لېكىن مەن ئەمدى مانا ئون تۆتىنچى چىسلا ئۆتكۈزۈلىدىغان بۇ سايلامدىن كېيىن شەرقىي تۈركىستاننىڭ تۈركىيەدە قايتىدىن كۈن تەرتىپكە. كېلىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن ئەمدى. مۇستافا روھى شىرىن ئەپەندى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك بەشىنچى يىلىدا تۈركىيەنىڭ ترابزون ۋىلايىتىدا تۇغۇلغان. ئۇزۇن يىل تۈركىيە دۆلەتلىك رادىيو تېلېۋىزىيە ئىدارىسىدا بالىلار پروگراممىسى ئىشلىگەن. بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىلى تۈركىيە بالىلار ۋەقپىسىنى قۇرغان. ئۇنىڭ ھازىرغىچە ئېلان قىلىنغان ئەللىك ئەتراپىدا بالىلار ھېكايە ۋە شېئىر كىتابى بار بولۇپ، بەزى كىتابلىرى